ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمە بىرىنچى دېكابىر پەيشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى بۈگۈنكى بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشنىڭ پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن شادىيە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە hurmatli radio anglovchilar programmasini bugun tuvandikidek o'rinlashtirdik ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي، ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر، ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنى ئەمسە ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ئەزىز ۋە جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى باستۇرۇشنىڭ بىر مۇھىم مەزمۇنى يىللاردىن بۇيان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش نامىدا داۋام قىلىپ كەلگەن بولۇپ يېقىندا ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئە ئاخبارات ئىدارىسىنىڭ سىياسىي ئانالىزچىسى ئارۇن ئاناند بۇ قىلمىشنىڭ ھەقىقەتەنمۇ تىپىك قىرغىنچىلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى تۇنجى پوچتا گېزىتىدە يىگىرمىنچى دېكابىر ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا ئىككى قېتىم شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى نامىدا دۆلەت قۇرغان ئۇيغۇرلار بۇ جەرياندا ئۆزلىرىنىڭ ئىسلام دىنى بىلەن بولغان باغلىنىشىنى ئالاھىدە نامايان قىلغان ئەمما بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى بۇ رايوننى ئىشغال قىلغاندىن كېيىن قۇرۇلغان خىتاي ئىسلام دىنى جەمئىيىتى ئىسلام دىنىنى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئارزۇسىغا بېقىندۇرغان ھالدا كونترول قىلىش رولىنى ئوينىغان ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي باشلانغان مەدەنىيەت زور ئىنقىلابىدا ئىسلام دىنى دەسلەپكى قەدەمدە ئومۇميۈزلۈك قىرىپ تاشلىنىش قىسمىتىگە دۇچ كەلگەن مەسچىتلەر چېقىلىپ چوشقا قوتانلىرىغا ئايلاندۇرۇلغان دىنىي دەستۇرلار ۋە ئۇيغۇرچە كىتابلار كۆيدۈرۈلگەن ئىسلامىي يوسۇندىكى كىيىنىش ئادەتلىرى قەتئىي تەقىب قىلىنغان ئاپتورنىڭ قارىشىچە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللارغا كەلگەندە بۇ ئىشلارنىڭ خاتا بولۇپ قالغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلۇپ بۇ جەھەتتىكى قىسمەن ئەركىنلىككە يول ئېچىلغان ئەمما ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلىدىكى ئون بىرىنچى سېنتەبىر ۋەقەسى ۋە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلىدىكى بەشىنچى ئىيۇل ئۈرۈمچى قىرغىنچىلىقىدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنىغا قارىتىلغان تۈرلۈك چەكلىمىلىرى يەنە بىر قېتىم قاتتىق چىڭىتىلغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغا كەلگەندە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش خەلق ئۇرۇشى قوزغاش چاقىرىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ تېررورلۇق بىلەن ئىسلام دىنىنى چەمبەرچاس باغلىغان بۇنىڭ دەسلەپكى ئىپادىسى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلىدىكى يەركەن قىرغىنچىلىقىدا ئەكس ئەتكەن شۇنىڭدىن كېيىن كەڭ ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان تىل مەدەنىيەت ۋە دىنىي ئېتىقاد جەھەتتىكى يوقىتىش ئۇرۇنۇشلىرى بىردەك ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش نامىدا داۋام قىلغان بولۇپ بۇ جەرياندا ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكى پاك پاكىزە تازىلىنىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەن

بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى بىر ئەۋلاد يادرو قوراللىرىنى سىناق قىلىشنى ھەمدە باشقۇرۇلىدىغان بومبىنىڭ زەربە كۈچىنى تېز سۈرئەتتە ئاشۇرۇشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنىڭ كۈچلۈك ئىسپاتى ئىكەن. سۈنئىي ھەمراھتىن تارتىلغان سۈرەتلەرنىڭ ئىسپاتلىشىچە، خىتاينىڭ لوپنوردىكى ھەربىي بازا قۇرۇلۇشى يادرو سىناق بازىسىنى ئاساس قىلىپ ئۈزلۈكسىز كېڭىيىۋاتقان بولۇپ، چوڭ تىپتىكى يادرو بومبىسىنى پارتلىتىشقا ۋە ئەجەللىك رادىئاتسىيە كۈچىنى چەكلەشكە مۇۋاپىق كېلىدىغان غايەت كەڭ ۋە ئۇزۇن تونېل قېزىلماقتا ئىكەن. لوپنور يادرو سىناق بازىسى ئىككى ئىنگلىز مىلى، يەنى ئۈچ پۈتۈن ئوندىن ئىككى كىلومېتىردىن ئاشىدىغان چوڭ بىنا ۋە تېخنىكىلىق سىناق ئورۇنلىرىدىن تەشكىل تاپقان بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ بۇ يەرگە ئوتتۇز نەچچە بىنا قوشۇلغان ياكى رېمونت قىلىنغان. سۈنئىي ھەمراھتىن تارتىلغان سۈرەتتە كۆرسىتىلىشىچە، يېقىندا بۇ بازىغا تۇتىشىدىغان بىر قانچە يېڭى يول قوشۇلغان بولۇپ، شەرقىي تاغدىكى يېڭى رايونىغا تەخمىنەن قىرىق سەككىز كىلومېتىر ئۇزارغان. باشقا سۈنئىي ھەمراھ سۈرەتلىرى بۇ تاغ باغرىغا يوشۇرۇنغان بۇرغىلاش سۇپىسىنى ئاشكارىلىغان بولۇپ، بۇ خىتاينىڭ كەلگۈسىدىكى يەرئاستى سىناق رايونى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. يېڭى قۇرۇلغان بۇ رايوندىكى چوڭقۇر قۇدۇق ۋە تۈز شەكىللىك تونېل تېخىمۇ چوڭ ئاتوم سىنىقىنىڭ ھازىرلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يادرو مۇتەخەسسىسلىرى بۇ پاكىتلارنىڭ خىتاينىڭ يادرو سىنىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. تەھلىلچىلەر بولسا بۇنىڭ خىتاينىڭ يادرو قۇرۇلمىسىنى كەڭ كۆلەمدە تەرەققىي قىلدۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. شۇنداقلا خىتاينىڭ يادرو قورال مۇسابىقىسىنى تېزلىتىپ، ئاتوم رىقابىتىنىڭ يېڭى دەۋرىنى باشلايدىغانلىقىدىن ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىق قىلمىشىغا قارىتا تېخىمۇ كۈچلۈك ۋە ئەمەلىي بولغان تەدبىرلەرنىڭ ئېلىنىشى تەلەپ قىلىنىۋاتقاندا ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ ئەزالىرىدىن گەرى پېتېرس ۋە سېنسىيە لۇممىس بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قارشى كۈرەش قانۇن لايىھىسى يىگىرمىنچى دېكابىر كۈنى تولۇق ئاۋاز بىلەن ماقۇللاندى ئۇلارنىڭ رەسمىي تور بېتىدە بېرىلگەن ئۇچۇرلارغا قارىغاندا بۇ قانۇن لايىھىسى نۇقتىلىق ھالدا ئامېرىكا سودا ساھەسىنى نىشان قىلغان ھالدا تۈزۈلگەن شۇنداقلا ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقىنىڭ سودا ساھەسىدىكىلەرگە كۆرسەتمىلىك ھالدا سودا ئوبيېكتلىرىنى تاللاپ بېرىشىدە مەنبە بولۇش رولىنى ئوينايدىكەن ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا سودا ساھەسى ئېكسپورت قىلىۋاتقان توۋارلارنىڭ بىر قىسمى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشىغا بىۋاسىتە خىزمەت قىلىۋاتقان بولسا يەنە بىر قىسمى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىلىدۇ بۇ قانۇن لايىھىسى رەسمىي ھالدا قانۇنغا ئايلانسا سودا ساھەسىدىكىلەرنىڭ خىتايغا قاراتقان بۇ خىلدىكى ئېكسپورتىنى قانۇن نۇقتىسىدىن چەكلەش ئەمەلگە ئاشىدىكەن گەرى پېتېرس ئەپەندى بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ بۇ قانۇن لايىھىسىنى تولۇق ئاۋاز بىلەن ماقۇللىغانلىقىدىن بەكمۇ پەخىرلەندىم بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە باشقا زۇلۇملىرىغا شېرىك بولۇۋاتقان شىركەتلەر بىلەن بولىدىغان سودىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا بەك مۇھىم دېگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى ئۆمەر قانات بۇ قانۇن لايىھىسىنى قىزغىن ئالقىشلايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن مەنپەئەت ئېلىپ كېلىۋاتقان ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ بەزىلىرى ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىۋاتقان ساقچى دۆلىتىگە ھەمدەم بولۇپ كەلگەن ئەمدى ئاخىرلاشتۇرىدىغان پەيت يېتىپ كەلدى ئۇيغۇرلارغا قارشى زۇلۇم ۋە جىنايەتلەرگە شېرىك بولۇشقا ئەمدى ئورۇن يوق دېگەن خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورى ۋە شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۈرۈمچىدە خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى داۋامىدا شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرەيلى دېگەن تېمىدا مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرغان. يىغىنغا ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىن يۈزدىن ئارتۇق مۇتەخەسسىس ۋە ھەر ساھە ۋەكىللىرى قاتناشقان. يىغىن ئىشتىراكچىلىرى شىنجاڭدا مۇقىملىقنى ساقلاش ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلدى، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات باش ۋەزىپە قىلىندى، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھوقۇقى ۋە تەرەققىيات ھەقلىرى تولۇق كېپىللىككە ئىگە قىلىندى دېگەنلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مانا بۇلار شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىدا قولغا كەلتۈرۈلگەن غايەت زور مۇۋەپپەقىيەتلىرىدۇر، دەپ يەكۈن چىقارغان. شۇنىڭدەك خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدىكى جىنايەتلىرىنى بار كۈچى بىلەن ئاقلاشقا ئۇرۇنغان.

دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئېلان قىلىنغانلىقىنىڭ يەتمىش بەش يىللىقى ھارپىسىدا خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى خىتاينى ئەيىبلەۋاتقان، شۇنداقلا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى نەپەر يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارىغا كىشىلىك ھەقلەرنى دەپسەندە قىلىش سەۋەبلىك جازا يۈرگۈزىدىغانلىقىنى ئېلان قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمىگەن ۋاقىتتا خىتاينىڭ كۆك تاشلىق كىتابنى ئېلان قىلىشى دىققەت قوزغىماقتا. ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھەقلەر ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، خىتاي كومپارتىيەسى ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ تەرەققىي قىلىش ھەقلىرىنى ئەمەس،

دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز

ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى يىگىرمىنچى دېكابىر كۈنى پارىژ كوچىلىرىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا دائىر پائالىيەت ئېلىپ بېرىپ مىلادى بايرىمى ھارپىسىدا كوچىلاردا مال ئېلىۋاتقان كىشىلەرنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا شېرىك بولماسلىققا چاقىرغان تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ مىلاد بايرىمى يېتىپ كېلىش ئالدىدا مەزكۇر بايرامنى تەبرىكلەيدىغان غەرب دۆلەتلىرىدە سودا مەركەزلىرى ئادەملەر ئەڭ كۆپ بارىدىغان يەرلەرگە ئايلىنىدۇ مەركىزى فرانسىيىدىكى ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى پاش قىلىش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى بايقۇت قىلىش پائالىيىتى ئېلىپ بارغان ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا بۇ ھەقتە چىقارغان مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا ئۇلار بىر ئېلان شىركىتى بىلەن ھەمكارلاشقان ئېلان شىركىتىنىڭ ئۈچ تەرىپىگە چوڭ ئېكران ئورنىتىلغان ماشىنىسىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر مەخسۇس ئىشلەنگەن ۋىدىيولارنى قويۇپ پارىژ كوچىلىرىدا سەككىز سائەت ئايلاندۇرغان مەزكۇر پائالىيەتنىڭ باش تەشكىللىگۈچىسى ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مەسئۇلى دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مەزكۇر پائالىيەت ھەققىدە تەپسىلىي چۈشەنچە بەردى بىزنىڭكى تۈنۈگۈن يىگىرمىنچى دېكابىر ئېلىپ بارغان پائالىيەت ھازىر روجدېستۋو مەزگىلى بولغانلىقى ئۈچۈن روجدېستۋونىڭ ئالدىدا فرانسىيىدىلا ئەمەس ئەلۋەتتە ھەممە روجدېستۋو ئۆتكۈزىدىغان دۆلەتلەردە تازا بايرامغا تەييارلىق مەزگىلى، شۇنداق سوۋغات ئېلىش مەزگىلى، شۇڭا سودىلار تازا قايناۋاتقان مەزگىل. شۇڭا بىز بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ پارىژنىڭ كوچىلىرىدا بىر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە بىر تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ بېرىشنى ئويلاشتۇق. بىز تۈنۈگۈن مۇشۇنى مەقسەت قىلغان تەشۋىقات پائالىيىتى ئېلىپ باردۇق. ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى خادىملىرىدىن مەردان ئەھەتئېلى ئەپەندى مەزكۇر پائالىيەتنى ئورۇنلاشتۇرغانلارنىڭ بىرى ۋە شۇنداقلا ئىجتىمائىي تاراتقۇ مەسئۇلى بولۇپ ئۇ باشتىن ئاخىرى ئېلان ماشىنىسىنىڭ ئەتراپىدا يۈرگەن ئۇ ئېلان ماشىنىسىنىڭ قايسى كوچىلاردا ئايلانغانلىقى ۋە كىشىلەرنىڭ چوڭ ئېكراندىكى كۆرۈنۈشلەرگە بولغان ئىنكاسى ھەققىدە توختالدى تۈنۈگۈن ماشىنىمىز پارىژنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى زەپەر دەرۋازىسىغا يېقىن ئاغجاڭ تاڭ دېگەن يەردىن يولغا چىقىپ بىر يول شەھەر مەركىزىنى نىشانلاپ تۆۋەنگە چۈشۈپ ئەڭ ئاۋۋال ئېففېل مۇنارى باردۇق ئېففېل مۇنارىنىڭ ئاستىدا توختىدۇق ۋە ئۇنىڭ تۆت ئەتراپىدىكى دوقمۇشلاردا توختىدۇق، ئايلاندۇق، ئۇ يەردىن ئېكول مىلىتېغ دېگەن دوقمۇشقا باردۇق، ئۇ يەردىمۇ بىردەم توختىدۇق، ئۇندىن كېيىن شەھەرنىڭ مەركىزى بولغان بىرىنچى رايون تەرەپكە قاراپ مېڭىپ، يەنە ئەڭ ئاساسلىقى شۇ كونكوغ بىلەن لۇۋغ مۇزېيىنىڭ ئارىسىدىكى شۇ غىۋولى كوچىسىدا باشتىن ئاخىر ماڭدۇق، ئاندىن دەريانى بويلاپ پارىژ بۈۋى مەريەم چېركاۋىسى تەرەپتىكى سان مىشېل مەيدانىنى ئاخىرقى نۇقتىمىز قىلىپ شۇ يەردە توختاپ سەككىز سائەتلىك يۈرۈشىمىزنى شۇ يەردە ئاخىرلاشتۇردۇق. بۇ جەرياندا نۇرغۇن چوڭ كىچىك كوچىلاردىن ئۆتتۇق ھەم مۇشۇ كوچىلاردىكى ھېلىقى چوڭ ماركىلاردىن ئالما BMW Volkswagen قاتارلىقلارنىڭ سېتىش مەركەزلىرىدىن ياكى باش پونكىتلىرىنىڭ ئالدىدىن ئۆتتۇق ئاندىن بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى چېتىلغان ماركىلار توپلانغان چوڭ چوڭ سودا سارايلىرىدىن ئۆتتۇق يەنى ئىچىدە ئۇيەردىن زارامۇ تېپىلىدۇ نايك ئېچ ئېم دېگەنلەر تېپىلىدىغان چوڭ سودا سارايلارنىڭ ئالدىدىن ئۆتتۇق. ھەم بۇ كۈن پارىژدىكى روژدېستۋو بايراملىق ھەم يېڭى يىلنىڭ يېڭى يىللىق ھارپىسىدىكى ئىستېمال كۈنىگە يەنى مال سېتىۋېلىش كۈنىگە توغرىلانغانلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن پارىژ ئاھالىسى، ساياھەتچىلەر، ئىشچى خىزمەتچىلەرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە تارتتى. ئۆتكەن كەچكەنلەر قاراپ، توختاپ، فىلىملارنى كۆرۈپ باشتىن ئاخىرى بىز بىلەن پاراڭلىشىپ، يەنە ئۇيغۇرلارنى بىلىدىغانلار ھەممىسى رەسىمگە تارتىپ، رەسىمگە چۈشۈپ، بىزنى رىغبەتلەندۈرۈپ قىلدى. مەسىلەن، يوللاردا مېڭىۋاتقان ۋاقتىمىزدىمۇ شوپۇرلار سىگناللارنى ئۇرۇپ، بىزنى قوللايدىغانلىقلىرىنى ھەر خىل شەكىللەردە ئىپادىلىدى. ھەم نۇرغۇنلار بۇ ماركىلارنى چوقۇم ئېسىدە تۇتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى.
ئۇ يەنە پائالىيەت جەريانىدا ئۆزىگە تەسىر قىلغان بىر ۋەقەنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
ئېسىمدە قالغان يەنە بىر ئىش، مۇشۇ پارىژدا بىر ئۇيغۇر دۇكىنىدا ئىشلەيدىغان ئۇيغۇر يىگىتى بار ئىدى. ئۇ ئىشقا كېتىۋېتىپ بىزنىڭ ماشىنىنى كۆرۈپتۇ يولدا مېڭىۋاتقىنىنى. ئاندىن ئۇ يولنى ئۆزگەرتىپ بىزنىڭ ماشىنىنىڭ ئارقىسىدىن ئەگىشىپ. قوغلاپ بىزنىڭ كېيىنكى توختايدىغان يەرگىچە كەپتۇ، كېلىپ ئاندىن بىز ماشىنىدىن چۈشكەندىن كېيىن بىز ھەممەيلەن بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈپ كۆزلىرىدە لىق ياش بىزگە رەھمىتىنى بىلدۈرۈپ بەك ياخشى ئىش قىپسىلە دەپ بىلمەيدىكەنتۇق ئۇ كۈنى ئۇ ئىش بارلىقىنى ئاندىن خوشلىشىپ كەتتى ئاشۇ مىنۇتمۇ مېنىڭ ئاشۇ كۈندىكى بىر يۈرىكىمنى جىغغىدە قىلغۇزغان مىنۇتلارنىڭ بىرسى شۇ بولدى.
ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى ئون ئىككىنچى نويابىر كۈنى يەنى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەت بايرىمى كۈنىدە مۇشۇنداق شەكىلدە پائالىيەت قىلغانىدى.

شەكلى شۇ بىزنىڭكى مۇستەقىللىق كۈنىمىز ئۆتكۈزگەن پائالىيەتكە ئوخشايدۇ شەكلى ھەقىقەتەن يەنى ئۈچ ئېكرانلىق بىر چوڭ ئېلان ماشىنىسى شۇ بىز تەييارلىغان ۋىدىيو سۈرەتلەر بىلەن پۈتۈن پارىژ كوچىلىرىنى چۆگىلەپ ئاۋازلىق ھالدا ھەم سۈرەتلىك ھالدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى تونۇشتۇرىدۇ بىزگە ئوخشىغان ئۇيۇشما ئۈچۈن بۇ خېلى چوڭ چىقىم. يەنى مۇشۇ چىقىمنى ھېسابقا ئالمىغان چاغدا ئۈنۈمى بەك ياخشى بولىدىكەن بۇ خىل تەشۋىقاتنىڭكى. بىز ھېلىقى سودا كوچىلىرىدا ئايلانغانلىقىمىز ئۈچۈن ناھايىتى چوڭ شەكىلدە ھېلىقى ئېكرانغا لىق كېلىدىغان قىلىپ كيۇ ئار كود قىلىپ ئۈستىگە بۇ نومۇس تىزىملىكىنىڭكى تولۇق كۆرۈش ئۈچۈن بۇ كيۇ ئار كودنى سىكان قىلىڭ دەپ يازدۇق چوڭ قىلىپ. شۇڭا نۇرغۇن ياشلار كېلىپ ئاشۇنى سىكان قىلدى. يەنى بەزى ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاردا، مەسىلەن، ئېففېل مۇنارى دەيمىز، شۇ سودا مەركەزلىرى دەيمىز، سودا مەركەزلىرىنىڭ ئالدىدا دەيمىز، مەسىلەن، ۋاندوم مەيدانى دېگەندەك. بۇ يەرلەردە بىز ئون مىنۇتتەك، ئون بەش مىنۇتتەك تۇردۇق. شۇ جەرياندا نۇرغۇن ئادەم كېلىپ سىكان قىلدى، بولۇپمۇ ياشلار. يەنى پۈتۈن شەھەرنىڭ كوچىلىرىنى ئايلىنىش، ئايلانغاندىن كېيىن مانداق كوچىدا داۋاملىق ئادەم بولىدۇ بۇنداق چوڭ شەھەرلەردە. شۇڭا ئۇنىڭ كەينىدىن ئادەملەر قىزىقىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاۋازلىق ھەم سۈرەتلىك بولغاندىكىن. مەردان ئەپەندى ئاخىرىدا كىشىلەرنىڭ ئېسىدە قالىدىغان مۇشۇنداق شەكىلدىكى پائالىيەتلەرنىڭ ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى مەن مەكتىپىمىزنىڭ مۇشۇ خىل پائالىيەتلىرىدە ئاساسىي جەھەتتىن سىن كۆرۈنۈشىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش ۋىدىيوغا ئېلىش فىلىملەشتۈرۈش قاتارلىق ئىشلىرىنى قىلىپ كېلىۋاتىمەن بىز ئۇيغۇر مەسىلىسىنى گەۋدىلەندۈرىمىز ئاڭلىتىمىز دەيدىكەنمىز بۇنى مۇشۇنداق ھەر ۋاقىت كىشىلەرگە كۆرۈنۈش شەكلىدە تەمىنلەپ تۇرۇشىمىز كېرەك، كۆرسىتىپ تۇرۇشىمىز كېرەك دەپ ئويلايمەن. Demonstration نىڭ ئۆزىمۇ شۇ بىر گەۋدىلەندۈرۈش، كۆرسىتىش دېگەن مەنىسىنى بولغانلىقى ئۈچۈن، بىز ھامان ئۇنى كىشىلەرنىڭ ئاشۇ كۆز ئالدىغا ئەكېلىپ تۇرمىساق، خەلقئارادىكى چوڭ مەسىلىلەر، چوڭ ئىشلارنىڭ بۇ ئېقىنىدا ھەم ئىنسانلار ئۆزىدىنلام ئۇنتۇغاق بولغانلىقى ئۈچۈن، ئاسانلا باشقا مەسىلىلەرنىڭ ئارقىسىدا قېلىشى ياكى كىشىلەرنىڭ ئېسىدىن چىقىپ كېتىشى ئاسان بولۇپ قالىدۇ. شۇڭا بىز ئۇلارنىڭ قايتا قايتا سەمىگە سېلىش، قايتا قايتا ئېسىگە سېلىش ياكى ئېسىدە ياخشى قالدۇرۇش ئۈچۈن مەيلى ھېكايىلىق شەكىلدە بولامدۇ، ھۆججەتلىك شەكىلدە بولامدۇ ياكى مۇشۇنداق ساپ كۆرۈنۈشلۈك شەكىلدە ئۇلارنىڭ كۆز ئالدىغا توختىماي ئارقا ئارقىدىن كەلتۈرۈپ تۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدىكەن. ھەم ھازىرقى دۇنيانىڭ ئۆزىنى ئىپادىلەش جەھەتتىن بولامدۇ ياكى ھېكايە سۆزلەش جەھەتتىن بولامدۇ كۆپرەك مۇشۇ كۆرۈنۈشلۈك سەنئەت تەرەپكە يۈزلىنىۋاتقانلىقى ئۈچۈن مەسىلىمىزدىكى مۇشۇ خىل ئىپادىلەش، مۇشۇ خىل مەيدانغا كەلتۈرۈش ئۇسۇلىنى، مۇشۇ خىل خاتىرىلەش ئۇسۇلىنى بەك مۇھىم دەپ قارايمەن.

ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى ئون سەككىزىنچى ۋە ئون توققۇزىنچى دېكابىر كۈنلىرى ھىندونېزىيەنىڭ جاكارتا شەھىرىدە مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ئۆتكۈزگەندە بىر ئۇچۇم خىتايپەرەس ھىندونېزىيەلىكلەر ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ھىندونېزىيە تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان قىزىل قىيامەت خىتاينىڭ تۈرك ئىسلام دۇنياسىنى مونوپول قىلىشى ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ناملىق كىتابىنى كۆيدۈرۈپ نارازىلىق بىلدۈرگەن تۆۋەندە ئىستانبۇلدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى ئاڭلايسىلەر.
باش شىتابى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ھىندونېزىيەنىڭ جاكارتا شەھىرىدە باشلانغان پائالىيەتلىرى ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى دېكابىر كۈنلىرى ئاخىرلىشاي دېگەندە ھىندونېزىيەدىكى خىتايپەرەسلەرنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى باشلانغان بۇ پائالىيىتىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسى ھىندونېزىيەدىكى بەش شەھەردە ئون مەيداندىن ئارتۇق ئاڭلىتىلغان بولۇپ، ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى دېكابىر كۈنلىرى بىر قىسىم خىتايپەرەس ھىندونېزىيەلىك خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىنى قوللاپ شوئار توۋلاپ، ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ھىندونېزىيە تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان كىتابىنى كۆيدۈرۈپ، نارازىلىق بىلدۈرگەن ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
ھىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرىنىڭكى ئۇيغۇرلارنى قوللىشى ۋە ھىندونېزىيەدىكى داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلەرنىڭكى ئىشىكلىرىنى ئېچىپ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئېلىپ بارغانلىقى، ۋە ھىندونېزىيەدىكى ياشلار ھەرىكەتلىرىنىڭكى، بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ رەھبەرلىرىنىڭ بىز بىلەن بىرگە لېكسىيەلەرگە بېرىپ سۆزلەپ، پائالىيەتلەردە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى چۈشەندۈرۈپ قىلغانلىقى ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭكى ھازىرلىغان كىتابچىمىز، خىتايدىكى ئىسلام دۈشمەنلىكى دوكلاتىمىز ۋە مېنىڭكى قىيامەت، خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىنى ئىشغال قىلىشى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى دېگەن كىتابىمنىڭكى ھىندونېزىيەچە چىقىشى ۋە بىزنىڭكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭكى ھىندونېزىيەچە تور بېتىمىز ۋە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ھىندونېزىيە تىلىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە مەلۇماتلارنى ۋاقتىدا بېرىپ تۇرغانلىقىمىز بۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنى ناھايىتى راھەتسىزلەندۈرگەن گەپ ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ھىندونېزىيەدىكى خىتايپەرەسلەرنىڭ نارازىلىق بىلدۈرۈپ نامايىش قىلغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ۋە ئۇنىڭ ئەلچىخانىلىرى ھىندونېزىيەدىكى ئۆز تەرەپدارلىرىنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈپ، مېنىڭ كىتابىمنى نەشر قىلغان نەشرىياتنىڭكى ئالدىغا ياللىغان بالىلارنى ئېۋەتىپ نامايىشلارنى قىلغۇزۇپ ۋە ھەتتا نەشرىياتنى بىز مەھكىمىگە بېرىمىز دەپ قورقۇتۇپ شۇنداقلا تۈنۈگۈن بىز بۇ جاكارتانىڭ مەركىزىدە بۇ ئۆتەلدە ئاخبارات يىغىنى ئېچىۋاتقان ۋاقتىمىزدا بۇ ئۆتەلنىڭ ئالدىغا بۇ بالىلارنى ئېۋەتىپ بۇ خىتايپەرەس بالىلارنى ئېۋەتىپ نامايىشلارنى قىلغۇزغانلىقى ۋە بۇ نامايىش جەريانىدا بۇلارنىڭكى ئاساسىي ئېلىپ بارغان شوئارلىرى بۇ ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ۋە ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى تەتۈر تەشۋىقاتنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ ھىندونېزىيە بىلەن خىتاينىڭكى مۇناسىۋىتىنى بۇزۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ بۇ ھىندونېزىيەدىكى مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرى بۇلار بىلەن ئىش بىرگە ئېلىپ بارماسلىق كېرەك دېگەن شوئارلارنى توۋلىغان ۋە بۇلار ئاخىرىدا مېنىڭ كىتابىمنى شۇ نەق مەيداندا كۆيدۈرگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە سەككىزىنچى دېكابىردىن يىگىرمىنچى دېكابىرغىچە ھىندونېزىيەنىڭ بەش شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئون مەيداندىن ئارتۇق پائالىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە خىتاينىڭ ئىسلام دۈشمەنلىكى مىساللار بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ پائالىيەتلەردە ئۇيغۇر دىيارىغا بىر قانچە قېتىم بېرىپ كەلگەن ھىندونېزىيەلىكلەرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىپ، ئۇ يەردە كۆرگەن، بىلگەنلىرىنى بايان قىلىشى ئابدۇلھېكىم ئىدرىسنىڭ دوكلاتىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەھۋاللارنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلاپ بەرگەن. ئابدۇلھېكىم ئىدرىس ئەپەندى ھىندونېزىيەدىكى بىر قىسىم خىتايپەرەستلەرنىڭ نارازىلىق نامايىشىنىڭ ئىنسانىي، دىنىي ۋە ئەخلاقىي قىممەت قاراشقا ئىگە كىشىلەرنىڭ قاتتىق ئەيىبلىشىگە ئۇچرىغانلىقىنى، ھىندونېزىيە ئاخباراتلىرىنىڭمۇ بۇنىڭغا، كەڭ ئورۇن بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئەمما شۇنى دېيىشكە توغرا كېلىدۇ، بىز بۇدا ھىندونېزىيە خەلقىنىڭكى ئەگەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تولۇق ئاڭلىسا قانداق قوللايدىغانلىقىنى، قانچىلىك ئېتىبار بېرىدىغانلىقىنى كۆردۇق ۋە بىزنىڭكى بۇ پائالىيەتلىرىمىز جەريانىدا، بولۇپمۇ تۈنۈگۈنكى نامايىش جەريانىدا بىزنى ھىندونېزىيەلىك ساقچىلار، بىخەتەرلىك ئورگانلىرى قوغدىدى، بىزگە ناھايىتى ياخشى مۇئامىلە قىلدى، بىزنىڭكى بىخەتەرلىكىمىزگە، ئامانلىقىمىزغا كاپالەتلىك. قىلدى. بۇ جۈملىدىن مەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى نامىدىن، ئۆزۈم نامىدىن ھىندونېزىيە خەلقىگە رەھمىتىمنى ئېيتىمەن. بۇلاردىن ناھايىتى بىر ئىللىق، ئىسسىقلىق ۋە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن بىر ھېسداشلىقنى كۆردۈم. ئىنشائاللا، خۇدايىم بۇيرۇسا بىز بۇ يەردىكى پائالىيەتلىرىمىزنى داۋاملاشتۇرىمىز.
ھىندونېزىيەلىك ئۇيغۇرشۇناس ئىمام سوفيان ئەپەندى telefon ziyaretimizni kabul kılıp mındak dedi.
The Hakim Idris books entitled Minas China's Colonization of the Islamic World and the Uyghur Genocide was published in Indonesian in December 2023. The publication of this Indonesian edition angered the Chinese government. Abdul Hakim İdris yazgan Kızıl Kıyamet خىتاينىڭ تۈرك ئىسلام دۇنياسىنى مونوپول قىلىشى ۋە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ناملىق كىتابى ئون ئىككىنچى ئايدا ھىندونېزىيە تىلىدا نەشر قىلىندى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوغىسىنى قايناتتى. شۇڭا بەزى خىتايپەرەست ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ ھىندونېزىيەدىكى پائالىيىتىگە قارشى پائالىيەتلەرنى قىلدى. لېكىن ھىندونېزىيە مۇسۇلمان نوپۇسى ئەڭ كۆپ دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدۇ. ھىندونېزىيە خەلقى ھەر دائىم ئۇيغۇرلارنىڭ يېنىدا. ئون كۈندىن بۇيان ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر ھىندونېزىيە ئاخباراتلىرىدىن ئورۇن ئالدى. دېمەككى، بۇ ئون كۈندىن بۇيان ھىندونېزىيەدە ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەرنىڭ قانچىلىك مۇھىم ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ دەۋاسىنىڭ ھەقلىق دەۋا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن

ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى ۋە ئون توققۇزىنچى كۈنلىرى گەنسۇ چىڭخەي ۋە ئاتۇش قاتارلىق جايلاردا ئارقا مارقا يەر تەۋرىگەن ئوخشاش بىر كۈندە ئاتۇشنىڭ قاراجۈل بازىرىدا بەش پۈتۈن ئوندىن بەش بال يەر تەۋرىگەن بولسىمۇ خىتاي مەتبۇئاتلىرىدىن بۇ ھەقتە ھېچقانداق ئۇچۇر تاپقىلى بولمايدۇ يەرلىكتىن مەلۇمات ئىگىلىشىمىز جەريانىدا دائىرىلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلىۋاتقانلىقى ئاشكارىلاندى نۆۋەتتە ئۆز مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىدۇ.
خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئون سەككىزىنچى دېكابىر كېچىدە گەنسۇ ئۆلكىسىدە يۈز بەرگەن ئالتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى بال يەر تەۋرەشتە ئاز دېگەندە بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ئادەم ئۆلگەن، يەتتە يۈز ئادەم يارىلانغان. ئون توققۇزىنچى دېكابىر گەنسۇ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىشىچە، گەنسۇ ئۆلكىسىدە تۇڭگان مۇسۇلمانلىرى بىر قەدەر كۆپ جايلاشقان گەنسۇدىكى يەر تەۋرەش گەنسۇ ئۆلكىسىدىن ھالقىپ چىڭخەي ئۆلكىسىگە قەدەر تەسىر كۆرسەتكەن. چىڭخەي ئۆلكىسى خەيدۇڭ ناھىيەسىدە ئاز ئۇچرايدىغان گېئولوگىيىلىك ئاپەت يۈز بەرگەن. يەر تەۋرەش قۇم دولقۇنىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بىر قىسىم ئۆيلەر ۋەيران بولغان ۋە ئۆلۈم يېتىم ئېغىر بولغان. ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى سائەت توققۇزدىن قىرىق ئالتە مىنۇت ئۆتكەندە ئۇيغۇر رايونى قىزىلسۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىدە بەش پۈتۈن ئوندىن بەش بال يەر تەۋرىگەن. يەر تەۋرەش مەركىزى ئاتۇشتىكى تاغلىق چارۋىچىلىق رايونى بولغان قارىجۆل بازىرى ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى بارلىق تاراتقۇلاردا ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىدا بىردەك، ئاتۇش قارىجۆلدە يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق ئادەم ياكى مال مۈلۈكنىڭ زىيانغا ئۇچرىمىغانلىقى بايان قىلىنماقتا. ئاتۇش شەھەرلىك يەر تەۋرەش ئىدارىسى ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە باشقۇرۇش ئىشخانىسىغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، سوئالىمىزغا جاۋاب بەرگەن نۆۋەتچى خادىم يەر تەۋرەشنىڭ بىرلا قېتىم يۈز بەرگەنلىكىنى، ھۆكۈمەت ئېلان قىلغان ئۇچۇرلاردىن باشقا نەرسە دەپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ چىڭ تۇرۇۋالدى.
كۇڭ ھەر ئۇچتى. چۈشاڭ جياڭ ۋاڭ شى خې جوئان جوپا شاڭ دې لي ۋۇ جياڭ ۋۇ جي خېن چېن چاڭ دې. ئۆلۈم يېتىم كۆرۈلدىمۇ دەپ سورىغىنىمىزدا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ مۇنداق دېدى. مەن بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىڭىزغا سالاھىيىتىڭىزنى ئېنىقلىماي تۇرۇپ جاۋاب بېرەلمەيمەن. شۇنداق بولغاچقا، ئۈرۈمچىدىن كەلگەن دائىرىلەرگە يەتكۈزگەن. بۇ ھەقتە ئۇلار قانداق تارقاتقان بولسا، شۇنىڭغا ئاساسەن پايدىلىنىڭ. باشقا ھېچنېمە بىلمەيمەن. قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ تور بېتىدىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا، قاراجۆل يېزىسى ئاتۇش شەھىرىنىڭ شەرقىي-شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ، نوپۇس جەھەتتە قىرغىزلار ئاساسىي سالماقنى ئىگەللەيدىكەن. مارالبېشى، كەلپىن ۋە پەيزىۋات ناھىيەلىرى بىلەن تۇتىشىدىغان بۇ يېزىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ قوشنا يېزىلارغىمۇ تەسىر كۆرسەتكەنلىكى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى تارقاتقان خەۋەرلەردە قاراجۆل بازىرىدا قۇتقۇزۇش پونكىتلىرىنىڭ يىگىرمە تۆت سائەت جىددىي ئەھۋاللارغا تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقىدا تۇرۇۋاتقانلىقى تەشۋىق قىلىنغان، ئەمما بۇ پونكىتلارنىڭ ئالاقە نومۇرلىرىغا قىلغان تېلېفونلىرىمىز ئۇلانمىدى. قاراجۈل يېزىسى تۆت تەرىپى تاغلار بىلەن ئورالغان تاغلىق رايون بولۇپ، ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى بايانلىرىغا قارىغاندا، ئون توققۇزىنچى دېكابىر يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ بۇ يېزىغا تەبىئىي ئاپەت ئېلىپ كېلىشى ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. يىگىرمىنچى دېكابىر ئەتىگەن سائەت سەككىزدە قىزىلسۇ ئوبلاستلىق ھۆكۈمەت ئاخبارات ئىشخانىسىغا قىلغان تېلېفونىمىزنى بىر خىتاي خادىم ئېلىپ، خىتاي تاراتقۇلىرىدىكى گەپنى تەكرارلاپ مۇنداق دېدى.
ھېچقانداق ئادەم يارىلىنىش، ئۆلۈش ئەھۋالى يوق. ئۇ تاغلىق، ئادەمسىز جاي. ئەھۋال خەۋەرلەردە دېگىنىمىزدەك. ئەگەر يەنىمۇ تەپسىلىي بىلمەكچى بولساڭلار، خەت ياكى ئېلخەت ئەۋەتىپ سورىساڭلار بولىدۇ. بۇنداقلا جاۋاب بەرگىلى بولمايدۇ.
خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئۈچ، ئىككى مىڭ ئون ئۈچ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن بىر قانچە قېتىملىق ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنىمۇ قامال قىلغان بولۇپ، ئەمما بۇ ئاپەتلەردە ئۆلۈش، يارىلىنىش، مال-مۈلۈكنىڭ زىيانغا ئۇچراش ئەھۋالىنىڭ كۆرۈلگەنلىكى باشقا مەنبەلەردىن ئاشكارىلىنىپ قالغان ئىدى. يىگىرمىنچى دېكابىر، شىنخۇا ئاگېنتلىقى قاراجۈلدىكى يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق زىيان كۆرۈلمىگەنلىكىنى تەشۋىق قىلىپ، ھازىر ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى تېخىمۇ بىخەتەر، بۇ كەنت ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى تۇرالغۇ تۈرىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، بۇ يېزىدىكى سەككىز يۈزدىن ئارتۇق ئائىلە يەر تەۋرەشكە چىداملىق ئۆيگە كۆچۈپ كىرگەن. بۇ رايوندا نۇرغۇن يەر تەۋرەش يۈز بەردى. ئەمما ئۆلۈم-يېتىم كۆرۈلمىدى، دەپ خەۋەر بەرگەن. خەۋەردە يەنە قاراجۈل يېزا باشلىقىنىڭ ھۆكۈمەت يولغا قويغان يېزا تۇرالغۇ تۈرىگە رەھمەت دېگەن سۆزلىرى نەقىل ئېلىنغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا گەنسۇدىكى يەر تەۋرەش خىتايدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئۆلۈم-يېتىم كۆپ كۆرۈلگەن بىر قېتىملىق ئاپەت ئىكەن. خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ گەنسۇدىكى يەر تەۋرەشتە ئاپەتكە ئۇچرىغانلارنى جىددىي قۇتقۇزۇش، يارىدارلارنى داۋالاش زىياننى ئازايتىش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەن. ھالبۇكى، قوشنا رايونلار، جۈملىدىن ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىلىق گەپ قىلمىغان. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، قاراجۈل يېزىسى چارۋىچىلىق يېزىسى بولۇپ، يېرى كەڭ، نوپۇسى ئاز. بۇ يېزا تەۋەسىدە مىس، قوغۇشۇن، سىنك، تۆمۈر، تىتان، ئالتۇن قاتارلىق تەبىئىي بايلىقلار مول بولۇپ، خىتاي شىركەتلىرى بۇ جايدا كان بايلىقلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قېزىش بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلمەكتە ئىكەن. ئاتۇشنىڭ تاغلىق يېزىلىرىدا يېقىنقى يىللاردا نۇرغۇن قېتىم يەر تەۋرەش يۈز بەرگەنلىكى مەلۇم. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يەر تەۋرەش يۈز بەرگەندىن كېيىن، بۇ جاينىڭ ئېكولوگىيەلىك بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشى ھەمدە ئەتراپتىكى ئاھالىلەرگە زىيان سېلىشى ئېغىر بولىدىكەن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يەر تەۋرەش ئىدارىسىنىڭ توردىكى ئۇچۇرلىرىغا قارىغاندا، ئۇيغۇر رايونىدا بىر مىليون ئالتە يۈز مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر دائىرىدە يەر تەۋرەش نۇقتىسى بەش رايونغا ئايرىلغان، شىمالدىن جەنۇبقا ئالتاي تېغى يەر تەۋرەش رايونى، جەنۇبىي تەڭرىتاغ يەر تەۋرەش رايونى، غەربىي كوينلون تېغى يەر تەۋرەش رايونى قاتارلىقلار بار ئىكەن. ھالبۇكى بۇ قېتىم ئون توققۇزىنچى دېكابىر يۈز بەرگەن يەر تەۋرەش يۇقىرىقى يەر تەۋرەش نۇقتىلىرىغا تەۋە ئەمەس ئىكەن. ھازىرچە تارقىتىلغان خەۋەرلەردىن گەنسۇ ۋە چىڭخەيدىكى يەر تەۋرەش بىلەن ئاتۇشتىكى يەر تەۋرەشنىڭ مۇناسىۋىتى بار-يوقلىغى نامەلۇم. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگەنلىكىڭلارغا رەھمەت.
ئون توققۇزىنچى ئەسىردىن باشلاپ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ بولۇپمۇ گېرمانىيىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئېكسپېدىتسىيىلىرى جەريانىدا دۇنيانىڭ دىققىتىنى قوزغىغان نۇرغۇنلىغان قەدىمقى مەدەنىيەت بايلىقلىرى توپلانغان بۇلارنىڭ ئىچىدە يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ يىگىرمىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە ئېلىپ بېرىلغان ئېمىل ترىنكلېر باشچىلىقىدىكى گېرمانىيە تۈركىستان ئېكسپېدىتسىيىسى ئالاھىدە دىققەتكە سازاۋەردۇر تۆۋەندە دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ ترىنكلېر باشچىلىقىدىكى گېرمان ئېكسپېدىتسىيىسى سىيەچىلىرىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتە ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىللىرى ئارىلىقىدا تەكلىماكاننىڭ جەنۇبىي گىرۋەكلىرىدىن توپلىغان ئاسارە-ئەتىقىلىرى ئۇلارنىڭ مىلىتارىست جىن شۇرېن تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنىشى ۋە ئاخىرىدا گېرمانىيەگە قايتۇرۇلۇشى ھەققىدىكى ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن ماقالىدىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تەبىئىي بايلىقلىرى ۋە مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن خالىغانچە ئىشلەتكەنلىكى ھەم ئىشلىتىۋاتقانلىقى بىر يېڭىلىق ئەمەس. بۇ مۇقەددەس تۇپراقنىڭ ئەسلى ئىگىلىرىنى قۇل ئورنىدا خارلاۋاتقان، تارىخىي يەرلىرىنى يوقىتىۋاتقان، ھەتتا تارىخىي شەخسلىرىنىڭ ھەيكەللىرىگىمۇ ئارام بەرمەي قومۇرۇپ تاشلاۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ ئۆتكەن ئەسىردىن قالغان ھەر خىل ھاكىمىيەت زوراۋانلىقى كۆپەيسە كۆپەيدىكى، ھەرگىزمۇ ئازلىمىدى. گېرمانىيىنىڭ شىمالىدىكى پورت شەھىرى برېمېندا دېڭىز ئۈستى مۇزېيى دەپ ئاتىلىدىغان كۆلىمى كىچىك ئەمما نامى مەشھۇر بىر ئېتنوگرافىيە مۇزېيى بار ئاسىيا ئافرىقا ۋە جەنۇبىي ئامېرىكا قاتارلىق قىتئەلەردىن ئېلىپ كېلىنگەن مىڭلىغان تەبىئىي ۋە مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ئارىسىدا باشقا بۇيۇملاردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ دانە ئاسارئەتىقە بار ھەيكەللەرنىڭ باشلىرى ۋە بەدەن قىسمىنىڭ پارچىلىرى، ئويما ياغاچلار ھەمدە تام رەسىملىرى پارچىلىرىدىن تەشكىل تاپقان بۇ زور توپلامنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىن ئېلىپ كېلىنگەنلىكى بىزنىڭ ئالاھىدە دىققىتىمىزنى تارتىدۇ. يىل دەۋرى بۇنىڭدىن بىر مىڭ بەش يۈز يىلغىچە بولغان قەدىمكى دەۋرلەردىن قالغان بۇ قىممەتلىك بۇيۇملار بىر مىڭ توققۇز يۈز ئىككىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلغىچە شەرقىي تۈركىستاندىن گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىنگەن بۇيۇملارغا سېلىشتۇرغاندا مۇنداق ئىككى خىل ئالاھىدىلىككە ئىگە بىرىنچىدىن، گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيىچىلىرى ئىلگىرى ئېلىپ كەلگەن بۇيۇملار قۇمۇل تۇرپان ۋە تەكلىماكاننىڭ شىمالىدىكى قەدىمكى مەدەنىيەت مەركەزلىرىدىن يىغىۋېلىنغان بولسا، بۇ ئاسارئەتىقىلەر تەكلىماكاننىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىدىكى قەدىمكى شەھەر خارابىلىرىدىن، يەنى دەندان ئويلۇق، پىيالما، راۋاق ۋە نىيە قەدىمىي شەھەر خارابىلىرىدىن قېزىۋېلىنىپ گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىنگەن. ئىككىنچىدىن، تارىخى ئۇزۇن بولغان بۇ ئاسارئەتىقىلەر ئىلگىرىكى بۇيۇملارغا قارىغاندا بىرئاز كېيىنرەك دەۋردە، يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى گېرمانىيەگە ئېلىپ كېلىنگەن. ئەلۋەتتە، كېيىنرەك ئېلىپ كېلىنگەن بۇ ئاسارئەتىقىلەرنىڭ كېلىش سەۋەبى ۋە بايقالغاندىن كېيىن باشتىن كەچۈرگەن كەچۈرمىشلىرىمۇ بۇرۇنقى ئاسارئەتىقىلەردىن ئالاھىدە پەرقلىنىدۇ. دەرۋەقە، بۇ ئاسارئەتىقىلەر ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلغىچە ئېلىپ بېرىلغان گېرمانىيە تۈركىستان ئېكسپېدىتسىيەسى نەتىجىسىدە يىغىۋېلىنغان. بۇ يىغمىنىڭ نامى ئەينى ۋاقىتتىكى ئېكسپېدىتسىيەنى تەشكىللىگەن ۋە ئۈچ كىشىلىك كىچىك ئەترەتنىڭ باشلىقى بولغان ئېمىل ترىنكلېرنىڭ نامى بىلەن ترىنكلېر يىغمىسى دەپ ئاتالغان. گېرمانىيە ئېكسپېدىتسىيىچىلىرىنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان تۆتىنچى قېتىملىق قىدىرىپ تەكشۈرۈش سەپىرىدىن كېيىن ئۇزاق ئۆتمەيلا بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتلىغان ئىدى ئۇنىڭ ئۈستىگە مىلىتارىست ياڭ زېڭشىننىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھاكىمىيەت تەختىنى ئىگىلەپ ئىشىكنى ئېتىۋېلىش ۋە يەرلىك خەلقلەرنى نادانلىقتا تۇتۇپ تۇرۇشتەك جاھالەتلىك ھۆكۈمرانلىقى تۈپەيلىدىن ياۋروپا ئېكسپېدىتسىيەچىلىرىنىڭ بۇرۇنقىدەك خالىغان ۋاقتىدا شەرقىي تۈركىستانغا كېلەلەيدىغان مۇمكىنچىلىكى بولماي قالغان ئىدى ئۇنداقتا ترىنكلېر يىغمىسىغا تەۋە بۇ ئاسارئەتىقىلەر برېمېن دېڭىز ئۈستى مۇزېيغا قانداق ئېلىپ كېلىنگەن؟ دەرۋەقە، گېرمانىيەنىڭ ئىلگىرىكى مەشھۇر ئېكسپېدىتسىيەچىلىرىدىن ئاكا-ئۇكا شلاگىنتۋايتلارغا ئوخشاش جۇغراپىيە ساھەسىدە يېتىشكەن، ئۆلچەش ۋە سىزىش بىلىملىرىنى پۇختا ئىگىلىگەن، شۇنداقلا تەۋەككۈلچىلىك روھىغا باي گېرمانىيەلىك بىر ياش يىگىت بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن تاشقى دۇنياغا ئېتىلىپ قالغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىرلىق قوۋۇقىنى قايتا ئېچىشقا بەل باغلايدۇ. بۇ ياش دەل ئېمىل ترىنكلېر ئىدى. ئۇنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا بېرىش ئۈچۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە بەشىنچى يىلدىن باشلاپ كۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلغا كەلگەندە مېۋە بېرىدۇ ترىنكلېرنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا قىلماقچى بولغان سەپىرى ئۈچۈن كېرەكلىك ئىقتىسادىي ياردەمنى قولغا كەلتۈرۈشمۇ شۇ يىللاردا گېرمانىيەدە ئەڭ مەشھۇر شەخسكە ئايلانغان سۋېن ھېدىننىڭ بىۋاسىتە قوللىشى ۋە تەۋسىيە قىلىشى بىلەن ئاسانلا ھەل بولىدۇ ئۇنىڭ بۇ قېتىملىق سەپىرى گېرمانىيەدىن ئايرىلىپ، كەشمىر ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرىغا قەدەم قويغۇچە، يەنى بۇرۇنقى مەشھۇر ئارخېئولوگلارنىڭ ئىزلىرىنى بويلاپ تاكى خوتەننىڭ مازار تاغى دېگەن يېرىگە بارغىچە ئوڭۇشلۇق داۋاملىشىدۇ. ھالبۇكى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئارقا-ئارقىدىن كەلگەن كېلىشمەسلىكلەر ترىنكلېرنى ئېغىر قىسمەتلەرگە مۇپتىلا قىلىدۇ. ئويلىمىغان يەردىن ئۇ قولغا ئېلىنىپ قەشقەرگە ئېلىپ بېرىلىدۇ ۋە نەزەربەند قىلىنىدۇ. ئۇنىڭ تەكلىماكاننىڭ جەنۇبىي گىرۋەكلىرىدىكى قەدىمكى شەھەر خارابىلىرىدىن يىغقان ئاسارئەتىقىلىرى مۇسادىرە قىلىنىدۇ. بۇ توغرىلىق خىتاي ۋە گېرمانىيە ئارخىپلىرىدا كۆپ بولمىسىمۇ ئانچە مۇنچە مەلۇمات مەۋجۇت. ترىنكلېر ئۆزىنىڭ مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارئەتىقىلىرىنى قايتۇرۇۋېلىشتىن ئۈمىدىنى ئۈزگەن بىر ۋاقىتتا، جىن شۇرېننىڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمىتى ۋە بېيجىڭدىكى شىمالىي مىلىتارىستلار ھۆكۈمىتى قانداقتۇر بىر سەۋەب بىلەن ئۇنىڭ تەكلىماكاننىڭ جەنۇبىي قىرغاقلىرىدىن توپلىغان يىغمىلىرىنى تولۇق قايتۇرۇپ بېرىدۇ. ھالبۇكى، بۇنىڭغا سەۋەبچى بولغان ئىشلار ۋە دىپلوماتىيەلىك ئارقا كۆرۈنۈشلەر ھەققىدە مەخسۇس ئەسەر يېزىپ قالدۇرۇش ترىنكلېرگە نېسىپ بولمايدۇ. يەنى، بەشىنچى قېتىملىق تۇرپان ئېكسپېدىتسىيەسى دەپ ئاتالغان يەنە بىر قېتىملىق سەپەر تەييارلىقىغا كىرىشكەن ترىنكلېرنىڭ كۈتۈلمىگەندە ماشىنا ھادىسىسىگە يولۇقۇپ ئالەمدىن ئۆتۈشى بىلەن ئۇنىڭ بۇ پىلانلىرى ئۆز جايىدا توختاپ قالىدۇ. ئېمىل ترىنكلېر ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بارغان سەپەرلىرى، ئۇلارنىڭ بېشىغا كەلگەن كېلىشمەسلىكلەر ھەققىدە گېرمانىيە ۋە شۋېتسارىيەدە پەرقلىق ئارخىپلاردا ناھايىتى كۆپ ماتېرىياللار ساقلانماقتا. ئۇلارنىڭ نۇرغۇن جاپا مۇشەققەتلەر بەدىلىگە گېرمانىيەگە ئېلىپ كەلگەن ئاسارئەتىقىلىرى ھەققىدىكى تەتقىقاتلار ۋە نەشر قىلىنغان ماقالىلارمۇ بۇرۇنقىلاردىن كۆپ ھەم مۇكەممەل. برېمېن دېڭىز ئۈستى مۇزېيىدا ئەتىۋارلىنىپ ساقلاپ كېلىنىۋاتقان ۋە ئۈزۈلدۈرمەي كۆرگەزمە قويۇلۇۋاتقان بۇ مەدەنىيەت بايلىقلىرى ئۇلارنىڭ مۇناسىۋەتلىك تەتقىقات نەتىجىلىرى شۇنداقلا مۇناسىۋەتلىك سەپەر خاتىرىلىرى دەسلەپ ترىنكلېرنىڭ ئۆزى تەرىپىدىن كېيىنچە ھەمراھلىرى ھېلمۇت دې تېرا ۋە ۋالتېر بوسھارد تەرىپىدىن ئۇلاردىن كېيىن يەنە باشقىلار تەرىپىدىن ئېلان قىلىنىشقا باشلىغان ھالبۇكى، ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى ۋە كېيىنكىلەرگە، ھەتتا ھازىرقى كىشىلەرگىمۇ سىر بولۇپ كېلىۋاتقىنى، ئۆز دەۋرىدە مۇسادىرە قىلىنغان بۇيۇملىرىنىڭ ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىغا بىردىنلا تولۇقى بىلەن قايتۇرۇپ بېرىلىشى ۋە ئۇلارنىڭ گېرمانىيەگە ئېلىپ كېتىشىگە رۇخسەت قىلىنىشىدۇر. شۇ ۋاقىتتا ئەنگلىيەلىك مەشھۇر ئارخېئولوگ ئاۋرېل ستېيننىڭ ئاخىرقى سەپىرىدە يىغقان ئازغىنە بۇيۇملىرى تارتىۋېلىنىپ، ئۇنى رەھىمسىزلىك بىلەن چېگرىدىن قوغلاپ چىقارغان يەنە بىر ئاتاقلىق سەيياھ شۋېتسىيەلىك سېۋېن ھېدىننىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى تەكشۈرۈشى جەريانىدا ئۇنىڭ ھەر بىر قەدىمىنى قاتتىق نازارەت ئاستىغا ئالغان خىتاي دائىرىلىرى نېمە ئۈچۈن ترىنكلېرگە ئالاھىدە مۇئامىلە قىلىدۇ؟ يەنە ئۇنىڭ مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارئەتىقىلىرىنى نېمە سەۋەبتىن قايتۇرۇپ بېرىدۇ؟ ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرى ئۆز دۆلەتلىرىدىن ئايرىم ئايرىم يولغا چىقىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا كەشمىرنىڭ پايتەختى سرىناگاردا بىر بىرى بىلەن ئۇچراشقان ھەمدە بىرلىكتە لاداخقا قاراپ يولغا چىققان

يەنى بۇ يەردە ئۇلارغا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئالاھىدە بىر بۇيرۇقى يەتكۈزۈلىدۇ بۇ بۇيرۇقتا ئۇلارنىڭ قانۇنسىز قېزىش ئېلىپ بارغانلىقى سەۋەبلىك ئىشىنى توختىتىپ دەرھال قەشقەرگە بېرىشى بۇيرۇلغان ئىدى ئۇلار بۇيرۇققا بىنائەن ئارقىسىغا قايتىپ يەكەنگە كەلگەندە خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇلۇپ قەشقەرگە يالاپ ئېلىپ بېرىلىدۇ ئۇلارنىڭ يىغقان ئاسارە ئەتىقىلىرىنىڭ مۇسادىرە قىلىنغانلىقى ئۇقتۇرۇلىدۇ ھەتتا دەسلەپكى بىر نەچچە ئايدا ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىنىڭ قەشقەر شەھىرىنىڭ سىرتىغا چىقىشىنىڭمۇ چەكلەنگەنلىكى بىلدۈرۈلىدۇ بۇ ۋاقىتتا گېرمانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى گېرمانىيىنىڭ بېيجىڭ شاڭخەي ۋە تيەنجىندىكى كونسۇلخانىلىرى ئەنگلىيىنىڭ قەشقەر تۇرۇشلۇق كونسۇلى شۋېتسارىيەنىڭ شاڭخەي تۇرۇشلۇق كونسۇلى قاتارلىق دىپلوماتىيە ئورگانلىرىنىڭ تىرىشچانلىقىمۇ ھېچقانداق نەتىجە بەرمەيدۇ ترىنكلېرنىڭ مىلىتارىست جىن شۇرېن ۋە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىگە يازغان ئەرزىمۇ جاۋابسىز قالىدۇ شۇ يىل ئونىنچى ئايدا ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىنىڭ قولغا ئېلىنغانلىق خەۋىرى ياۋروپا ھەتتا پۈتۈن دۇنياغا ئاشكارا بولىدۇ ياۋروپادىكى چوڭ دۆلەتلەرنىڭ گېزىتلىرىدە بۇ ھەقتە خەۋەرلەر بېسىلىدۇ خىتايدىكى كۆپ تىراژلىق گېزىتلەر ترىنكلېر يىغمىسىنى مۇسادىرە قىلىش ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىنى جازالاش ئۇلارنى چېگرىدىن دەرھال قوغلاپ چىقىرىش ھەققىدىكى ئۇچۇرلارغا ئالاھىدە يەر بېرىدۇ گېرمانىيە ھۆكۈمىتى شۇ كۈنلەردە ئۇيغۇر دىيارىدا ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىۋاتقان جىن شۇرېن ۋە جاڭ جيېشى بىلەن يېقىن مۇناسىۋىتى بولغان سۋېن ھېدىندىن ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىغا ياردەم قولىنى سۇنۇپ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ. سۋېن ھېدىننىڭ ئارىغا چۈشۈشى بىلەن جىن شۇرېن ئۈچ يۈز ئوتتۇز ئۈچ پارچە ئاسارە ئەتىقە بۇيۇمىنىڭ يېرىمىنى ترىنكلېرگە قايتۇرۇپ بېرىش ۋە قالغان يېرىمىنى ھۆكۈمەت ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈۋېلىش قارارىنى بېرىدۇ. بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئالتىنچى كۈنى خىتاي مەركىزىي كومىتېتىدىن قەشقەردە مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارە ئەتىقىلەرنىڭ ھەممىسىنى ترىنكلېرگە قايتۇرۇپ بېرىش ھەققىدىكى پەرمانمۇ يېتىپ كېلىدۇ خىتاي دۆلەتلىك قەدىمكى ئەسەرلەر ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ئۆز قولى بىلەن يازغان بۇ ئۇزۇن مەكتۇپتا خىتاي ۋە گېرمانىيە ئارىسىدىكى يېقىن مۇناسىۋەتلەر كۆزدە تۇتۇلۇپ مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارە ئەتىقىلەرنى ترىنكلېرگە قايتۇرۇپ بېرىش قارار قىلىنغانلىقى يېزىلغان ئىدى. خوش، ئۇنداقتا بىر يىلغا يېقىن ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىغا قوپال مۇئامىلە قىلىپ، يىغمىلىرىنى مۇسادىرە قىلغان مىلىتارىست جىن شۇرېن ۋە خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلغا كەلگەندە بىردىنلا ئۆزگەرگەن؟ ئاخىرقى قارارنىڭ چىقىشىغا زادى نېمە سەۋەبچى بولغان؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون ئىككىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھاكىمىيەت تەختىگە مىنىۋالغان سىياسىي سېھرىگەر ياڭ زېڭشىن خارىجى ئىشلار نازىرى پەن ياۋنەن تەرىپىدىن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. پەن ياۋنەننىڭ سىياسىي ئۆزگىرىشىنى مەغلۇپ قىلىپ، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تەختىنى ئىگىلىۋالغان جىن شۇرېن ھاكىمىيەت بېشىغا چىقار چىقمايلا يېڭىچە بىر پىلان تۈزۈشكە باشلايدۇ. ئۇ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئالتۇن كۈمۈش، پاختا ۋە تېرە يۇڭلىرىنى زور مىقداردا چەت ئەللەرگە سېتىشقا كىرىشىدۇ. ئۇ بۇ سودىدىن كىرگەن پۇل بايلىقلىرىنى دەسمايە قىلىپ، ئۆزىگە ئىلغار قورال ياراغ سېتىپ بېرەلەيدىغان، شۇنداقلا ئەسكەرلىرىگە زامانىۋى تەلىم تەربىيە بېرەلەيدىغان بىر دۆلەت ئىزدەشكە باشلايدۇ. ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇ بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا مەغلۇپ بولغان بولسىمۇ، ئەمما قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ياۋروپادا كۈچلۈك بىر دۆلەتكە ئايلانغان گېرمانىيەنى ئۆزىگە نىشان قىلىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ ئارزۇسىغا يېتىش ئۈچۈن گېرمانىيەدە ئالاھىدە تەسىرى بار بولغان سېۋېن ھېدىندەك دۇنياغا مەشھۇر ئېكسپېدىتسىيەچىنىڭ نوپۇزىدىن پايدىلىنىشنىڭ مۇھىملىقىنى ھېس قىلىدۇ. سېۋېن ھېدىنمۇ ئۇنىڭ گەنسۇ ۋە شەرقىي تۈركىستاننى بىرلەشتۈرۈپ، ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىر دۆلەت قۇرۇش پىلانىدىن خەۋەردار ئىدى. شۇڭا ئۇ سېۋېن ھېدىننىڭ ئاسارئەتىقىلىرىنى قايتۇرۇپ بېرىش ھەققىدىكى تەلىپىنى رەت قىلمايدۇ. ئەمما خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى قارارى كەلمەي تۇرۇپ مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارئەتىقىلەرنى تولۇق قايتۇرۇپ بېرىشتىنمۇ ئېھتىيات قىلىدۇ ھالبۇكى جىن شۇرېن سېۋېن ھېدىننىڭ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى بىلەنمۇ ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن چوڭ بىر ئويۇن ئويناۋاتقانلىقىنى بىلمەيتتى جىن شۇرېن مۇسادىرە قىلىنغان ئاسارئەتىقىلەرنى ترىنكلېر ۋە ھەمراھلىرىغا قايتۇرۇپ بېرىش ھېسابىغا ئۆزىنىڭ ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىنىڭ بالىلىرىدىن بولۇپ بەش كىشىنى گېرمانىيەگە ئەۋەتمەكچى بولىدۇ ئۇ گېرمانىيە تەرەپتىن ئۆز ئوغۇللىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ بەش كىشىنى ھەربىي مەكتەپتە ئوقۇتۇپ تەربىيىلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلىدۇ شۇنداقلا ئۇلارنى ئۆزىنىڭ كەلگۈسى چوڭ پىلانى ئۈچۈن تەييارلاشقا كىرىشىدۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمە توققۇزىنچى يىلى گېرمانىيە ھۆكۈمىتى خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى بىلەن نۇرغۇن توختاملارنى تۈزىدۇ گېرمانىيە شۇ يىلىلا بىر نەچچە ھەربىي ئەمەلدارلىرىنى نەنجىڭغا يوللاپ خىتاي ئەسكەرلىرىگە گېرمانىيە ئۇسۇلىدا تەلىم تەربىيە بېرىشنى باشلىۋېتىدۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە خىتايدىن گېرمانىيەدىكى ئەسكىرىي مەكتەپلەردە تەلىم ئېلىشقا ئەۋەتىلگەن مىڭ نەپەر تاللانغان ئەسكەر بېرلىنغا يېتىپ بارىدۇ مىلىتارىست جىن شۇرېنمۇ بۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ ئۆز ئوغلىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش نەپەر خىتاي ياشنى بۇرھان شەھىدىنىڭ يولباشچىلىقىدا بېرلىنغا يولغا سالىدۇ

مۇھەممەت ئەمىن بۇغرا قاتارلىق گومىنداڭ مەركىزىدە ۋاقىتلىق سىياسىي كۈرەش يولىنى تۇتقان شەرقىي تۈركىستانلىق سىياسىيونلارنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا چۇڭچىڭدا ئېلىپ بارغان ئەڭ مۇھىم سىياسىي پائالىيەتلىرىنىڭ بىرى مىلىتارىست شېڭ شىسەينى جازالىتىش ھەرىكىتى بولغان ئىدى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئون يىلدىن ئارتۇق قانلىق ھۆكۈمرانلىقى جەريانىدا يۈز مىڭدىن ئارتۇق بىگۇناھ ئىنساننىڭ جېنىغا زامىن بولغان مىلىتارىست شېڭ شىسەي بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى سېنتەبىردە ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ چۇڭچىڭغا كەلگەن شۇنداقلا گومىنداڭ مەركىزىي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن دېھقانچىلىق ۋە ئورمانچىلىق مىنىستىرى ۋەزىپىسىگە تەيىنلەنگەن ئىدى مىلىتارىست شېڭ شىسەينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقىنى تالان تاراج قىلىپ توپلىغان غايەت زور ئالتۇن كۆمۈشلىرى بەدىلىگە جياڭ كەيشىنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىشى ۋە مىنىستىرلىق ئىمتىيازى بىلەن چۇڭچىڭدا كېرىلىپ يۈرۈشى مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىلەرنىلا ئەمەس بەلكى گومىنداڭ مەركىزىدىكى بىر قىسىم خىتاي دېموكراتچىلىرىنىڭمۇ قاتتىق غەزىپىنى قوزغىغان ئىدى مۇھەممەد ئەمىن بۇغرانىڭ سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىيوگرافىك يازمىسىغا قارىغاندا گومىنداڭ مەركىزىدە مىلىتارىست شېڭ شىسەينى جازالىتىش ئۈچۈن قوزغىتىلغان بىرىنچى قېتىملىق ھەرىكەت بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلنىڭ ئاپرېل ۋە ماي ئايلىرىدا يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلگەن تۈركىيە ئەگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەتنىڭ تەكىتلىشىچە مۇھەممەتئىمىن بۇغرا باشلىق ئۈچ ئەپەندىلەر يىگىرمە توققۇزىنچى مارت بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ئالىي مۇختارىيەت تەلەپ قىلىش ۋە شېڭ شىسەينى جازالاندۇرۇشنى تەلەپ قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئون ئالتە ماددىلىق لايىھەنى جاڭ كەيشىگە يوللىغان. لېكىن جاڭ كەيشىنىڭ توسقۇنلۇقى بىلەن دەسلەپتە بۇ لايىھە تۆتىنچى ئاپرېلدا ئېچىلغان مۇشۇ پارتىيە ئومۇمىي يىغىنىنىڭ كۈن تەرتىپىگە ئېلىنمىغان بولسىمۇ ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ داۋاملىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى بىلەن ئاخىرى بۇ لايىھە قۇرۇلتايدا ئوقۇلۇپ ئۆتۈلگەن ۋە ۋەكىللەرنىڭ ماقۇللۇقىدىن ئۆتكەن تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى مەسئۇد سابىرى بايقۇزۇ سۆزگە چىقىپ شېڭ شىسەينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىللىرى ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان قىرغىنچىلىق ۋە جىنايى قىلمىشلىرىنى بايان قىلغان قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى شېڭ شىسەينى جازالاندۇرۇشقا قوشۇلغان ۋە قوللىغان بولسىمۇ جاڭ كەيشى شېڭ شىسەينى شەرقىي تۈركىستاننى مەركىزىي ھۆكۈمەت ئۈچۈن قوغدىغان ۋە مەركەزگە

چۇڭچىڭ ۋە نەنجىڭدىكى مەزگىللىرىدە ئىلگىرى-ئاخىرى بولۇپ ئىككى قېتىم شېڭ شىسەي ئۈستىدىن ئەرز شىكايەت قىلىپ، قانۇنىي يوللار ئارقىلىق ۋە گومىنداڭ پارتىيەسىنىڭ ئىچىدىكى مېخانىزملاردىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ شېڭ شىسەيگە قاتتىق جازا بېرىشكە ئۇرۇنۇپ كۆرگەن. بۇلاردىن بىرىنچىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلنىڭ ماي ئېيىدا چۇڭچىڭدا ئېچىلغان گومىنداڭ پارتىيەسىنىڭكى ئالتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى ئون ئالتىنچى نۆۋەتلىك ئومۇمىي يىغىنىدا يۈز بەرگەن. ئۈچ ئەپەندىلەر ئىچىدىكى گومىنداڭ پارتىيەسىگە ئەڭ بۇرۇن ئەزا بولغان، شۇنداقلا يۈز-ئابرۇي جەھەتتىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدىغان مەسئۇد ئەپەندى تەرىپىدىن مەزكۇر قۇرۇلتايدا شېڭ شىسەينىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا ھوقۇق تۇتقان ئون يىللىق قانلىق ھاكىمىيىتى جەريانىدا ئۆتكۈزگەن جىنايەتلىرى شۇنداقلا خەلقنىڭ تارتقان جەبىر-زۇلۇملىرى ھەققىدە ناھايىتى ئەتراپلىق، تەپسىلىي شۇنداقلا تەسىرلىك. بىر پارچە نۇتۇق سۆزلەنگەن. نۇتۇقتىن كېيىن شېڭ شىسەيگە قانۇنىي يوللار بىلەن ئېغىر جازا بېرىش ھەققىدە يىغىن ئەھلىگە خىتاب قىلىنغان، شۇنداقلا يىغىن ئەھلىمۇ بۇنىڭغا ناھايىتى ئاكتىپ ئاۋاز قوشقان. شېڭ شىسەيگە ئۆلۈم دېگەن شوئارلارمۇ توۋلانغانلىقى يېزىلىدۇ. گەرچە يىغىن ئەھلى ئىچىدە شېڭ شىسەينى جازالاشقا ئاكتىپ ئاۋاز قوشقان كىشىلەر ناھايىتى كۆپ بولسىمۇ، يىغىن ئاخىرىدا جاڭ جيېشى ئۆزى بىۋاسىتە ئوتتۇرىغا چىقىپ، شېڭ شىسەينى ئاقلاشقا، شۇنداقلا شېڭ شىسەيگە چاپان يېپىپ ئاخىرى ئۇنى بۇ قېتىملىق جازالاشتىن قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشقا مۇۋەپپەق بولىدۇ.
مەسئۇد سابىرى ۋە مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا باشچىلىقىدىكى گومىنداڭ مەركىزىدە قوزغىتىلغان شېڭ شىسەيدىن ھېساب سوراش ھەمدە ئۇنى جازاغا تارتىش ھەرىكىتى كۈنسايىن جىددىيلىشىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى يەنە بىر قېتىم خىتاي سىياسىي مەركىزىدە كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كەلگەن جاڭ كەيشىنىڭ ئارىغا كىرىشى بىلەن مىلىتارىست شېڭ شىسەي ۋاقىتلىق پانالىققا ئېرىشكەن بولسىمۇ ئەمما ئۇ قاتتىق ۋەھىمە ۋە دەككە دۈككىدە قالىدۇ نەتىجىدە ئۇ شىنجاڭدا ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئەھۋالىم ۋە ماڭا قارشى شىكايەتلەرگە رەددىيە ناملىق ئۆزىنى ئاقلايدىغان مەخسۇس كىتاب يېزىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى چۇڭچىڭدا ئېلان قىلدۇرىدۇ گەرچە شېڭ شىسەي چۇڭچىڭدا باشلىتىلغان بۇ ھەرىكەتتە ۋاقىتلىق قۇتۇلۇپ قالغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ ۋەقە پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇنىڭ دېھقانچىلىق ئورمانچىلىق مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنىشىغا سەۋەب بولىدۇ. شېڭ شىسەي شەرقىي تۈركىستاندىكى ئون بىر يىللىق ھاكىمىيەت مەزگىلىدە جەمئىي يۈز يىگىرمە مىڭ كىشىنى قەتل قىلغان تەيۋەنلىك تارىخچى جاڭ دايۈن شەرقىي تۈركىستاندا ئۆتكەن بوران چاپقۇنلۇق يەتمىش يىل ناملىق كىتابىدا بۇ يۈز يىگىرمە مىڭ كىشىدىن سەككىز يۈز توقسان بەش كىشىنىڭ ئىسمىنى تىزىملاپ چىققان بۇ كىتابتىكى بايانلارغا قارىغاندا، شېڭشىسەي بۇ جەرياندا شەرقىي تۈركىستانلىق چوڭ بايلاردىن ئۆمەر باي، ھاكىم ھاجى ۋە ھۈسەيىن بايلارنى تۇتقۇن قىلىپ، پۈتۈن مال-دۇنياسىنى ئۇيدۇرما باھانىلەر بىلەن قانۇنسىز ھالدا مۇسادىرە قىلغان. بۇلاردىن قەشقەرلىك ھاكىم ھاجىنىڭ ئاتمىش ساندۇق ئالتۇن-كۈمۈشى ئېلىپ كېتىلگەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى خىتاي خەلق سىياسىي قۇرۇلتىيى ئېچىلغاندا ئۈچ ئەپەندىلەر بۇ قۇرۇلتايغا يەنە ئىككى لايىھە سۇنغان بۇ لايىھەنىڭ بىرى مەخسۇس شېڭ شىسەينى جازالاندۇرۇشنى تەلەپ قىلغان لايىھە ئىدى بۇ لايىھە قۇرۇلتاي ۋەكىللىرى تەرىپىدىن قوللانغان ۋە تەستىقلانغان بولۇپ بۇنىڭ نەتىجىسىدە شېڭ شىسەي پۈتۈن ۋەزىپىلىرىدىن ئېلىپ تاشلانغان شۇنداق قىلىپ مۇھەممەتئىمىن بۇغرا باشلىق ئۈچ ئەپەندىلەر ئېلىپ بارغان بۇ سىياسىي ۋە قانۇنىي ھەرىكەت مەلۇم نەتىجىگە ئېرىشكەن ئۈچ ئەپەندىلەر بۇ جەرياندا نۇرغۇن توسقۇنلۇقلارغا ئۇچرىغان ۋە كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بۇ تىرىشچانلىقلار نەتىجىسىدە شەرقىي تۈركىستان مەسەلىسى خىتاينىڭ سىياسىي مەركىزىدە كۈن تەرتىپكە كېلىپ خىتاي سىياسىيونلىرىنىڭ خىتاي زىيالىيلىرىنىڭ شۇنداقلا خىتاي جامائەتچىلىكىنىڭ دىققەت نەزىرىنى تارتقان. دەرۋەقە، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا چۇڭچىڭدا ئېچىلغان گومىنداڭ پارتىيىسىنىڭ ئالتىنچى قۇرۇلتىيىدا مەسئۇد ئەپەندى ۋە بۇغرا قاتارلىق سەرخىللارنىڭ نۇتۇقلىرى ئارقىلىق مىلىتارىست شېڭ شىسەينىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئون يىلدىن ئارتۇق زۇلمەتلىك ھۆكۈمرانلىقى ۋە قانلىق تېررورلۇقى تۇنجى قېتىم خىتاي سىياسىي مەركىزىدە پاش قىلىنىدۇ. قۇرۇلتاي زالىدا كۆتۈرۈلگەن بۇ زور غەۋغانى بېسىش ئۈچۈن جاڭ كەيشىنىڭ ئۆزى شەخسەن ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر شىڭ شىسەي شىنجاڭدىن ئىبارەت بۇ مۇنبەت تۇپراقنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇردى ۋە ئۇنى ۋەتەن قوينىغا قايتۇرۇپ ئەكەلدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە مەركەزگە ئەللىك مىڭ سەر ئالتۇن تاپشۇردى، دەپ ئاقلايدۇ. جاڭ جيېشى ئۆزىنىڭ سۆزىدە ئەشەددىي مىللەتچىلىك قىياپىتىنى ناھايىتى تولۇق ئاشكارىلايدۇ شۇنداقلا شىڭ شىسەينىڭكى ئاتالمىش شىنجاڭدىن ئىبارەت بىر چېگرا رايونىنى ئون يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت ئۆز قولىدا مەھكەم تۇتۇپ تۇرۇپ تاشقى كۈچلەرگە يەم قىلىپ بەرمەستىن مەركەزگە ساق سالامەت قايتۇرۇپ كەلگەنلىكى شۇنداقلا مەركەزنىڭ مالىيىسىگە ناھايىتى چوڭ ئۈلۈشلەرنى قوشقانلىقىنى مىسالغا ئېلىپ تۇرۇپ يىغىن ئەھلىنى شىڭ شىسەينىڭكى گۇناھىدىن كېچىشكە دەۋەت قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ خىل قاراش پەقەت جاڭ جيېشى بىر كىشىگىلا ۋەكىللىك قىلىپ قالماستىن، بەلكى گومىنداڭنىڭكى ئوڭ قانات كۈچلىرى، جۈملىدىن خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭكى بىر ئورتاق قارىشى دەپ قارايمەن. مىللەتچى خىتاينىڭ مىللەتچى داھىيسى جاڭ كەيشى ئاخىرى مىلىتارىست شىڭ شىسەينى قانات ئاستىغا ئېلىپ، ئۇنى قۇتقۇزۇپ قالىدۇ. بۇغرا ۋە مەسئۇد ئەپەندىلەر تەرىپىدىن گومىنداڭ مەركىزىدە باشلىتىلغان شىڭشىسەينى جازالىتىش ھەرىكىتى شۇنىڭ بىلەن مەغلۇپ بولىدۇ قاتتىق ئۈمىدسىزلەنگەن ۋە چارەسىز قالغان مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ئەڭ ئاخىرىدا قۇرۇلتاي زالىدىن دەس تۇرۇپ چىقىپ كېتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ قارشىلىقىنى بىلدۈرىدۇ ئۇ سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىئوگرافىك يازمىسىدا مۇنداق دەپ يازىدۇ. مەن مەجلىس زالىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى يولدىن مېڭىپ، ئەڭ ئارقىدىكى ئىشىكتىن چىقىپ كەتتىم. بۇ ھەرىكىتىم بىلەن قۇرۇلتاينى تەرك ئەتكەنلىكىمنى ئىپادىلەيدىغان بىر ئۇقۇم پەيدا قىلماقچى بولدۇم. مەندەك بىر ئادەمنىڭ يىغىن زالىدىن چىقىپ كېتىشى ھېچكىمنىڭ پەرۋايىغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلەتتىم، ئەمما ئۆز خىيالىمدا ۋەتىنىم ئۈچۈن بىر شەرەپ نامايىشى قىلىشنى زۆرۈر دەپ قارىدىم. پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ تەكىتلىشىچە. مۇھەممەتئىمىن بۇغرانىڭ يىغىن زالىنى تەرك قىلىپ چىقىپ كېتىشىنى بىر نەچچە نۇقتىدىن تەھلىل قىلىش مۇمكىن. شەرقىي تۈركىستان داۋاسى قىلىۋاتقان بىر شەخسنىڭ بۇ خىل ئادەتتىكى ھەرىكەتلىرىمۇ چوڭقۇر سىياسىي مەنىگە ئىگە. بۇنى پاسسىپ قارشى چىقىش مېتودى دەپ قارىساقمۇ بولىدۇ. شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئازادلىق يولىدا قوراللىق كۈرەشتىن ۋاز كېچىپ، خىتاينىڭ مەركىزىدە سىياسىي كۈرەشنى تاللىغان شەخس ئۈچۈن ئېيتقاندا، يىغىن زالىنى تەرك قىلىپ چىقىپ كېتىش، ئەلۋەتتە، چارەسىزلىكتىن باشقا نەرسە بولمايدۇ. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندىنىڭ سۆزى بىلەن ئېيتقاندا، ئۇنىڭ شۇ قېتىم چۇڭچىڭدىكى قۇرۇلتاي زالىنى تەرك ئېتىپ چىقىپ كېتىشى، ئەڭ ئاخىرقى بىر قارشىلىق يول شۇنداقلا گومىنداڭ پارتىيەسى بىلەن بولغان ئومۇميۈزلۈك سىياسىي مادارانىمۇ تەرك ئېتىش ئىدى. قائىدە تەرتىپلەر، قانۇن نىزاملار شۇنداقلا دېموكراتىك پىرىنسىپلار ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا دەپسەندە قىلىنىۋاتقان مۇشۇنداق بىر سورۇننى تەرك ئېتىپ چىقىپ كېتىش، قانۇنىي يوللار ئارقىلىق ئۆزىنىڭكى ھەق-ھوقۇقلىرىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتقان بىر سىياسىي پائالىيەتچىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا ئەڭ ئاخىرقى بىر قارشىلىق يولى دەپ قارايمەن. دىققەتكە ئەرزىيدىغان يەنە بىر نۇقتا شۇكى، گەرچە مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلى ۋە قىرىق سەككىزىنچى يىللىرى شەرقىي تۈركىستاندا قۇرۇلغان ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتتە تەمىرات نازىرى شۇنداقلا مۇئاۋىن رەئىس قاتارلىق ۋەزىپىلەرنى ئۆتىگەن بولسىمۇ، گومىنداڭنىڭكى ھېچقانداق پارتىيە ئىچكى قۇرۇلتايلىرى ياكى بولمىسا مەملىكەتلىك قۇرۇلتايلارغا ۋەكىل بولۇپ قاتنىشىپ باقمىدى. دېمەك، مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندىنىڭكى ئەينى چاغدىكى يىغىننى تەرك ئېتىپ چىقىپ كېتىشى ئەمەلىيەتتە شۇ قېتىملىق يىغىنلا ئەمەس، بەلكى گومىنداڭ پارتىيەسى بىلەن بولغان ئومۇميۈزلۈك سىياسىي مادارانىمۇ تەرك ئېتىشى ۋە شۇنىڭكى بىر سىمۋوللۇق ئىپادىسى دەپ قارايمەن. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مۇھەممەت ئەمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىئو پروگراممىسىنىڭ ئوتتۇز توققۇزىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار.